योगानुष्ठानजनितसत्त्वशुद्धिजा बुद्धिः कदा प्राप्यते इति उच्यते यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा यस्मिन् काले ते तव మోహకలిలం మోహాత్మకం అవివేకరూపం కాలుష్యం येन आत्मानात्मविवेकबोधम् कलुषीकृत्य विषयम् प्रति अन्तःकरणम् प्रवर्तते तदेव बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यतिक्रमिष्यति शुद्धिभावम् आपत्स्यते इत्यर्थः तदा तस्मिन् काले गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेदम् वैराग्यम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यम् श्रुतम् च निष्फलम् प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः